SBS ລາວ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ອອນລາຍ ແລະ ວິທະຍຸ ກ່ຽວກັບເລື່ອງໂຄວິດ-19 ແມ່ນວ່າຢູ່ໃນປະເທດໄທປາກົດວ່າມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍ ຊຶ່ງໃນວ່າງໜຶ່ງນີ້ ອີງຕາມ Worldometer ຄົນໃນປະເທດໄທເປັນໂຄວິດ-19 ແລ້ວ 169,348 ຄົນ ຕາຍ 1,146 ຄົນ ຟື້ນດີຂຶ້ນໄດ້ 118,204 ຄົນແລ້ວ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ໃນການສອບຖາມທ່ານສົມດີ ມີໄຊ ແມ່ນວ່າທ່ານເວົ້າວ່າ ຕອນນີ້ກໍຖືວ່າເປັນລອບໃໝ່ ລອບທີ 3 ເນາະ ກໍຖືວ່າເປັນລອບທີ່ມີຄວາມລຸນແລງ ອ່າ ຫຼາຍຂຶ້ນເນ າະ ແຕ່ວ່າຕອນນີ້ຕົວເລກຂອງຜູ້ຕິດ ເຊື້ອ ຫຼືວ່າຕິດພະຍາດລາຍມື້ນີ້ ກໍຢູ່ປະມານສອງເຖິງສາມພັນຄົນເນາະ ສອງເຖິງສາມພັນຄົນ ອັນນີ້ກະເປັນສະຖານະການ ແລ້ວກະມີການຕາຍ ຫຼືວ່າເສຍຊີວິດນີ້ ກໍມື້ໜຶ່ງກໍ ປະມານຊາວກວ່າ ສາມສິບ ປະມານນີ້ເນາະ ກະຖືວ່າເປັນ ເປັນຊ່ວງທີ່ ເປັນໄລຍະທີ່ມີຄວາມລຸນແລງທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເກີດພະຍາດໂຄວິດ-19 ມາຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນປີທີ່ແລ້ວເນາະ ອັນ ມີການເວົ້າວ່າກັນຢູ່ໃນ YouTube ນີ້ ໂຄວິດ-19 ໃ ນປະເທດໄທນີ້ ມັນມີທຸກສາຍພັນແລ້ວຕົວະ ສາຍພັນເດີມໆ ສາຍພັນວູຮານ ແລ້ວກໍສາຍພັນບຣາຊິລ ຊາວອາຟຣິກາ ອັງກິດ ແມ່ນບໍ່ ແລ້ວກໍອິນເດຍພ້ອມຕົວະ ຕອນນີ້ກະມີ ມີທັງໝົດແລ້ວເນາະ ກະເທົ່າທີ່ໄດ້ຕິດຕາ ມເນາະ ກະຄືທັງສາຍພັນເກົ່າ ອູຮັ່ນເນາະ ສາຍພັນອັງກິດ ອິນເດຍ ແອຟຣິກາ ກະມີແລ້ວ ລ່າສຸດນີ້ກະມີທັງ ເລື່ອງຂອງສາຍພັນອີຢິບເນາະ ແຕ່ວ່າສາຍພັນອີຢິບຕອນນີ້ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ມີແລ້ວນະ ກໍຄືຄົນທີ່ປ່ວຍອີຢິບ ມາຈາ ກອີຢິບແລ້ວກໍກັບປະເທດໄປແລ້ວເນາະ ແຕ່ວ່າສາຍພັນທີ່ວ່າເຫັນກັນຢູ່ໃນປະເທດຫວຽດນາມ ຫຼືວ່າເປັນກັນຢູ່ໃນປະເທດຫວຽດນາມ ທີ່ທາງການຫວຽດນາມເວົ້າວ່າແມ່ນສາຍພັນແຂກອິນເດຍກັບປະສົມ ກັບສາຍພັນອັງກິດຫັ້ນ ມັນບິນຂ້າມພູຜາປ່າດົງມາຮອດປະເທດໄທແລ້ວຫຼືຍັງ ຈາກລາຍງານຍັງບໍ່ມີເນາະ ເລື່ອງຂອງສາຍພັນທີ່ມີການປະສົມກັນຢູ່ໃນຫວຽດນາມເນາະ
Facebook ຊ່ວຍທ່ານຟັງພາກລາຍການພາສາລາວໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ຫົນແຫ່ງ ຈົ່ງເຂົ້າເບິ່ງຢູ່ທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ ກະລຸນາໃຫ້ຄະແນນດ້ວຍ